ພໍ່ຂ້ອຍເປັນພະຍາດຄວາມຈຳເສື່ອມ ຂ້ອຍເລີ່ມຕົ້ນເປັນພະຍາດຄວາມຈຳເສື່ອມແລ້ວ ຂ້ອຍເລີ່ມເປັນໂຣກຄວາມຈຳເສື່ອມແລ້ວ ໂຣກຄວາມຈຳເສື່ອມເປັນສາເຫດທີ່ນຳໜ້າຂອງຄວາມຕາຍໃນໝູ່ພວກແມ່ ຍິງອອສເຕຣເລຍ ໃນຂະນະທີ່ມັນຕົກມາເປັນອັນດັບ 2 ສຳລັບພວກຜູ້ຊາຍ ຮອງລົງມາຈາກຫົວໃຈ ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າ ມີການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງການເຊື່ອມໂຍງຂອງສະໝອງກັບອາ ຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການຂາດການອອກກຳລັງກາຍ ໄດ້ມີການເຕືອນວ່າ ການປຸງແຕ່ງອາຫານໄວທັນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ມີລາຄາຖືກຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍແຄລໍຣີ ນ້ຳຕານ ແລະ ໄຂມັ ນ ຈະນຳໄປສູ່ອັນຕະລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ການຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງສະໝອງເກືອບວ່າເປັນທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນບໍ່ໄດ້ ເວລາໃດຄົນເຮົ າຕົກເຖິງອາຍຸໄວກາງຄົນ ສາດສະດາຈານ ນິໂກລັສ ເຊີບິນ ກ່າວວ່າ ການເລືອກທາງແຫ່ງຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ແມ່ນເປັນເລື່ອງສຳຄັນແທ້ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ Poor diet leads to the development of obesity. It's compounded by the lack of physical activity. ການກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳກວ່າ ຈະນຳໄປສູ່ການກໍ່ໃຫ້ເກີດໂຣກອ້ວນພີ ມັນຈະປະກອບດ້ວຍການຂາດກິດຈະກຳອອກກຳລັງກາຍ ມັນຈະນຳໄປສູ່ລະດັບຄວາມຮ້ອນຮົນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງເຮົາ ເຊິ່ງຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີ ເວລາມີຄວາມອຸກອັ່ງຮ້ອນຮົນ ແຕ່ວ່າ ຖ້າມັນຢູ່ຫັ້ນເລີຍ ມັນກໍຈະເປັນອັນຕະລາຍ ມັນຈະຂ້າເສັ້ນປະສາດທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງພວກເຮົາ ແລ້ວຈະນຳ ໄປສູ່ການສ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໄປຫາການເກີດຄວາມຈຳເສື່ອມທີ່ຈະມີຕໍ່ມາພາຍຫຼັງໃນຊີວິດ ການຄົ້ນຄວ້າກ່າວວ່າ ປະມານ 3 ສ່ວນຂອງບັນດາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງໂລກຈະອ້ວນພີ ຫຼື ຕຸ້ຍເກີນໄປ ເຊິ່ງການແນະນຳກໍຄືໃ ຫ້ກິນດີ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍແຕ່ເວລາຍັງເຍົາໄວ ມີການຄຳນວນວ່າ ໂຣກຄວາມຈຳເສື່ອມມີຜົນກະທົບຕໍ່ເກືອບ 50 ລ້ານຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍດ້ວຍອາການສະໝອງເສື່ອມຢູ່ທົ່ວໂລກ ຮວມ ທັງພະຍາດຫຼົງລືມ ເປັນເງິນຫຼາຍກວ່າ 800 ພັນລ້ານໂດລາ ປັດຈຸບັນນີ້ບໍ່ມີການຮັກສາປ້ອງກັນ ຫຼື ປິ່ນປົວໄດ້ ສຳລັບເກືອບທຸກຮູບແບບຂອງໂຣກຄວາມຈຳເສື່ອມ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ກໍມີຢາຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຖືກພົບເຫັນ ວ່າໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນອາການເຫຼົ່ານີ້ບາງຈຳນວນ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA